ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໂຄວິດ-19 ບໍ່ ຕົກມາບັດນີ້ ທາງການລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກ່ອນນີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ທີ່ຈະໃສ່ມັນ ແບຣດ ຊັດເຕິນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງສວມ ຈົ່ງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງສາທາລະນະຊົນ ຍ້ອນທີ່ວ່າລັດວິກຕໍເ ຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ຫຼຸດ 288 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ Daniel Andrews ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ເວົ້າວ່າ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຖືກປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າ ງມາກມາຍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມບໍ່ຫຼຸດ 288 ຄົນແລ້ວ ການຕິດແປດກັນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍບໍ່ຫຼຸດ 37,588 ຄົນ ຖື ກກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ຄື 262 ລາຍ ແມ່ນການຕິດແປດກັນໃນຊຸມຊົນ ທີ່ບັດນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Daniel Andrews ອອກມາປະກາດໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄ ມ ເມື່ອມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງກັນເປັນຢ່າງຕ່ຳໜຶ່ງແມັດເຄິ່ງ ສາດສະດາຈານ ແບຣດ ຊັດເຕິນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ເວົ້າວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າອັນລ່າສຸດບາງອັນ ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງ ໜ້າກາກອະນາໄມ ເຂດແດນ Mitchell Shire ທີ່ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະ ທຸກຄຸ້ມທຸກເຂດແດນຂອງນະຄອນແມລເບີນ ຖືກລັອກດາວແລ້ວເປັນເວລາ 6 ສັບປະດາ ແ ຕ່ທ່ານຊັດເຕິນເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຍັງສາມາດທະວີຂຶ້ນ ກ່ອນມັນຈະມີໜ້ອຍລົງ ຄົນທີ່ລ່ວງລ້ຳມາດຕະການ ແລະ ກົດເກນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກປັບໃໝ 1,652 ໂດລາ ມອງເບິ່ ງລັດ New South Wales ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ມີຢູ່ວ່າ ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ສັ່ງໃຫ້ປິດຮ້ານດື່ມສຸລາ ຄືພັບ ພາຍຫຼັງທີ່ມີສອງຄົນທີ່ໄປຮ້ານພັບນັ້ນ ໃນວັນເສົາທີ 4 ກໍລະກະດາ 2020 ຕິດແປດເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັ ງສອງນີ້ເປັນຈຳນວນໜຶ່ງຈາກ 14 ຄົນທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຄລີນິກ ທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮແຕລໃນແຄຊູລາ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄົນໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າເປັນໂຄວິດ -19 ຫຼື ບໍ່ ຂໍ້ມູນອັນໜຶ່ງ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍຕົກລົງເຫັນດີກັນ ແລະ ພ້ອມຈິດພ້ອມໃຈກັນ ຈຳກັດຈຳນວນຄົນໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາຍັງປະເທດອອສເຕຣເລຍໄດ້ ຄືໃຫ້ມີບໍ່ກາ ຍ 4,000 ຄົນຕໍ່ສັບປະດາ ນີ້ແມ່ນທີ່ ຫຼືວ່າບ່ອນ ທີ່ຄົນໄປແຍກໂຕກັນໂຄວິດ-19 ຈະມີຢູ່ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຕາມໂຮງແຮມຕ່າງໆ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານກໍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນ ໃຫ້ສຶກສາກວດເບິ່ງຂັ້ນແຫ່ງຊາດ National Inquiry ກ່ ຽວກັບການຈັດແຈງຄວາຣັນຕີນຕ່າງໆ ການກວດກາເບິ່ງນີ້ຈະມີ Jane Halton ອະດີດເລຂາທິການສາທາລະນະສຸກເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ Queensland ເປີດຊາຍແດນຂອງ Queensland ຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄົນທີ່ໄປໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ ຄົນລັດ ວິກຕໍເຣຍເຂົ້າໄປຍັງ Queensland ໄດ້ ແລະ ຕັສມາເນຍກໍປິດຊາຍແດນຕັສມາເນຍຈາກລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຈົນຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກະດາປີນີ້ ທ່ານ ປີເຕີ ກັດວິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດຕັສເມເນຍ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຫ່ວງໃຍກ່ ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະລາມເຂົ້າໄປຍັງຕັສເມເນຍ ລັດເວສເທິນອອສເຕຣເລຍ ກໍຕັດສິນໃຈຊັກຊ້າໄວ້ການຈະຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຈົນກວ່າຮອດວັນທີ 1 ສິງຫາປີນີ້ ການຕັດສິນໃຈນີ້ນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນພາຍ ຫຼັງທີ່ຄົນວິກຕໍເຣຍ ບໍ່ຫຼຸດ 1,000 ຄົນ ເຂົ້າໄປໃນລັດເວສເທິນອອສເຕຣເລຍ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້